بېلگىيەنىڭ يېشىللار پارتىيەسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى سامۇئېل كوگولاتى بېلگىيە پارلامېنتىغا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ بېلگىيەگە ئىمپورت قىلىنىشىنى چەكلەش توغرىسىدا قانۇن لايىھەسى سۇنغان مەلۇم بولۇشىچە مەزكۇر قانۇن لايىھەسى يېشىللار پارتىيەسىدىن بولغان يەنە بىر پارلامېنت ئەزاسى ستېفان فون ھېكنىڭمۇ قوشۇمچە ئىمزا قويۇشىغا ئېرىشكەن بۇنىڭ بىلەن بېلگىيە پارلامېنتى ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى دۆلەتلەر ئىچىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش توغرىسىدا رەسمىي قانۇن تەكلىپ لايىھەسى سۇنۇلغان تۇنجى پارلامېنت بولۇپ قالغان سامۇئېل كوگولاتى ئىلگىرى بېلگىيە پارلامېنتىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا تۇتقان مۇئامىلىسىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلىشتىمۇ ھالقىلىق رول ئوينىغان ئىدى سامۇئېل كوگولاتى فېيسبۇكتا ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى ئۇچۇرىدا بىزنىڭ جازا قانۇنىمىزدا قۇل ئەمگىكى مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئىمپورت قىلىنىشىنى چەكلەش ئۈچۈن ستېفان فون ھېك بىلەن بۇ قانۇن لايىھەسىنى ئىمزالىغانلىقىمىزدىن ئىپتىخارلىنىمەن دەپ كۆرسەتكەن ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە دۆلەت ھالقىغان شىركەتلەرنىڭ يەنىلا خىتايدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك لاگېرلىرىدا ئىشلەپچىقىرىلغان مايكا ياكى كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتىدىكى بالا قۇللار قېزىپ چىقارغان كوبالتلارنى چەكلىمەي ھازىرمۇ ئىمپورت قىلىشى كىشىنى ئېچىندۇرىدۇ. مەلۇم بولۇشىچە، ئەگەر بۇ قانۇن لايىھەسى بېلگىيە پارلامېنتى تەرىپىدىن ماقۇللانسا، مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى بىلىپ تۇرۇپ بېلگىيەگە ئىمپورت قىلغانلار بىر يىلدىن بەش يىلغىچە قاماققا ھۆكۈم قىلىنىدىكەن. مەزكۇر قانۇن لايىھەسى خىتاي بىلەن بېلگىيە بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا قەشقەر بىلەن بېلگىيەنىڭ سودا مەركىزى لىيېژ ئوتتۇرىسىدا ئاۋىاتسىيە يۈك تىرانسپورت يولى ئېچىپ ئارقىدىنلا ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەزكۇر ئاۋىاتسىيە يۈك تىرانسپورت يولى خەلقئارا پارلامېنتلارئارا خىتاي بىرلەشمىسىنىڭ تەنقىدىگە ئۇچرىغان ئىدى. ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى نۇرى تۈركەلنىڭ دادىسى، قەشقەر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سابىق پروفېسسورى ئابلىكىم مۆمىن ئەپەندى بىرىنچى ئاپرېل، يەنى رامىزاننىڭ تۇنجى كۈنى سەكسەن ئۈچ يېشىدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئۈرۈمچى شەھىرىدە ۋاپات بولغان. ئابلىكىم مۆمىن ئەپەندى ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلدىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەكلىشى سەۋەبىدىن ئۆزىنىڭ چەت ئەلدىكى پەرزەنتلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ باقمىغان. خىتاي ھۆكۈمىتى نۇرى تۈركەلنىڭ ئامېرىكىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىك، كىشىلىك ھوقۇق ۋە دىنىي ئەركىنلىكلىرىنى قوغداش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان كۈرەشلىرى سەۋەبىدىن ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسىنىڭ چەت ئەلدىكى پەرزەنتلىرى بىلەن ئۇچرىشىشىنى ئۇزۇن يىللاردىن بېرى چەكلەپ كەلگەن ئىدى. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ جەرياندا ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىزچىل تەقىب قىلىشى، بېسىم ئىشلىتىشى، سوئال سوراق قىلىشى، بىر مەزگىل جازا لاگېرىغا قامىشىغا دۇچار بولغان. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل يازدا ئۇنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىنىڭ ناچارلىشىپ كەتكەنلىكىگە قارىماي، مەجبۇرىي رەۋىشتە ئاتالمىش كۈندىلىك قايتا تەربىيەلەشكە قاتناشتۇرغان. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن يىلى ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ خەلقئارالىشىشى ۋە ئامېرىكىدا تونۇلۇشى، ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قانۇنلارنىڭ چىقىرىلىشى، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە دۆلەت مەجلىسىگە مەسلىھەت بېرىش، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ئامېرىكا تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنىشى قاتارلىق جەھەتلەردە مۇھىم رول ئويناپ كەلگەن نۇرى تۈركەلنى ئۆزىنىڭ ئېمبارگو تىزىملىكىگە كىرگۈزۈپ، ئۇنىڭ ئاتا ئانىسى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ چەكلىگەن ئىدى. ئابلىكىم مۆمىن ئەپەندىنىڭ ۋاپاتى چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنى چوڭقۇر قايغۇغا سالغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بايانات ئېلان قىلىپ، نۇرى تۈركەلنىڭ دادىسىنىڭ ۋاپاتىدىن چەكسىز ئازابلانغانلىقىنى بىلدۈرگەن. باياناتتا، نۇرى تۈركەلدەك بىر سىياسىي پائالىيەتچىنى يېتىشتۈرگەن مەرھۇم ئۇستازىمىز ئابلىكىم ئەپەندىمدىن چەكسىز ئىپتىخارلىنىمىز ۋە غۇرۇر تۇيىمىز. مەرھۇم ئابلىكىم ئەپەندى فاشىست خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ تۈرلۈك تەھدىت، بېسىم ۋە خورلاشلىرىغا ھېچبىر زامان بويۇن ئەگمىدى، دېيىلگەن.

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۆل كوروناۋىرۇسى ستراتېگىيەسى كېسەللىك ئالامىتى بايقالغان رايونلارنى ئومۇميۈزلۈك قامال قىلىپ، خەلقنىڭ تۇرمۇشىغا ئېغىر دەخلى قىلىشتەك ۋەزىيەتنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. خىتاي دائىرىلىرى ئۆتكەن ھەپتە ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ يۇقۇم ئەھۋالىغا قاراپ پۈتۈن شەھەرنى ئۈچ رايونغا بۆلگەن. يۇقۇم ئەھۋالى ئېغىر دەپ قارالغان رايونلاردىكى بەزى ئولتۇراق رايون ياكى بىنالارنى قامال قىلغانىدى. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە نازارىتى بىرىنچى ئاپرېل كۈنى ئۇيغۇر ئېلىدا دىئاگنوز قويۇلغان ھېچقانداق رەسمىي يۇقۇمدار بايقالمىغانلىقى لېكىن كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدارلاردىن توققۇز نەپەر بايقالغانلىقىنى ئۇلارنىڭ بىرى ئۈرۈمچىنىڭ تەڭرىتاغ رايونىدا بىرىنىڭ كورلا شەھىرىدە قالغان يەتتىسىنىڭ خوشۇت ناھىيىسىدە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە بۇنىڭ بىلەن رايوندا كېسەللىك ئالامىتى بار يۇقۇمدارلارنىڭ بىر نەپەر لېكىن كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدارلارنىڭ قىرىق يەتتە نەپەرگە يەتكەنلىكى مەلۇم بولغان خەۋەردە كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدارلارنىڭ مۇتلەق كۆپچىلىكىنىڭ خوشۇت ناھىيىسىدە قالغانلىرىنىڭ ئۈرۈمچىنىڭ مىدۇڭ شۈيموگو تەڭرىتاغ رايونلىرىغا سانجى ۋە كورلا شەھەرلىرىگە تارقالغانلىقى تەكىتلەنگەن

پۇقرالارنىڭ ئۆيلىرىگە نەزەربەند قىلىنىپ، شەھەرنىڭ قاتتىق قامال قىلىنىشى خىتاي پۇقرالىرىنى جېنىدىن جاق تويغۇزغان ۋە ئۇلارنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىغان. خىتاي ھۆكۈمىتى ئەسلى قامالنى ئۆتكەن جۈمە، يەنى تۆتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى بوشىتىشى كېرەك بولسىمۇ، بىراق كورونا ۋىرۇسىنىڭ داۋاملىق تارقىلىشى بىلەن قامال داۋاملىق ئۇزارتىلغان. خىتاي سەھىيە دائىرىلىرىنىڭ مەلۇم قىلىشىچە، شاڭخەيدە ئۈچىنچى ئاپرېل يەكشەنبە كۈنى تۆت يۈز ئوتتۇز سەككىز نەپەر رەسمىي يۇقۇمدار، يەتتە مىڭ يەتتە يۈز سەكسەن نەپەر كېسەل ئالامىتى يوق يۇقۇمدار بايقىلىپ، ئالدىنقى كۈندىكىدىن كۆپەيگەن. ئوخشاش بىر ۋاقىتتا يەنە خىتاينىڭ جىلىن ئۆلكىسىدىمۇ يۇقۇمدارلار داۋاملىق كۆپىيىپ، ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنى رەسمىي دىياگنوز قويۇلغان ۋە كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدارلاردىن تۆت مىڭ تۆت يۈز ئەللىك كىشى بايقالغان. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن ھەپتە نوپۇسى يىگىرمە تۆت مىليونلۇق شاڭخەي شەھىرىدە ئىككى باسقۇچلۇق قامال قىلىشنى يولغا قويغان ئىدى. دائىرىلەر پۇقرالارنىڭ شەرقىي پۇدۇڭ رايونىدا ئۆتكەن جۈمە كۈنىدىن باشلاپ سىرتقا چىقىشىغا يول قويىدىغانلىقىنى ئېيتقان بولسىمۇ، لېكىن رايوندا يېمەكلىك يەتكۈزۈپ بېرىش، دورا ۋە سەھىيە مۇلازىمەتلىرىدىن شىكايەت قىلىۋاتقان مىليونلىغان پۇقرانى داۋاملىق نەزەربەند قىلغان. شاڭخەي ئاھالىسىنىڭ چەت ئەل تاراتقۇلىرىغا ئاشكارىلىشىچە، خىتاي دائىرىلىرى ئۈچىنچى ئاپرېلدىن باشلاپ شاڭخەيگە خىتاينىڭ ھەرقايسى ئۆلكىلىرىدىن قوراللىق ساقچى قىسىملىرى ۋە تېببىي خادىملارنى يۆتكەپ كېلىشكە باشلىغان. مەلۇم بولۇشىچە، نۆۋەتتە شى جىنپىڭنىڭ نۆل كوروناۋىرۇس ئىستراتېگىيەسى خىتاي پۇقرالىرىنىڭ تېخىمۇ قاتتىق تەنقىدىگە ئۇچرىماقتا، شۇنداقلا بۇ سىياسەتتىن ۋاز كېچىش چاقىرىقلىرى تېخىمۇ كۈچەيمەكتە ئىكەن.

خەۋەردە بۇ ئىسلاھات تەدبىرلىرىنىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، مۇقىملىقنى قوغداشنى دائىمىيلاشتۇرۇش، شىنجاڭدا ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشنى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بۇ ئارقىلىق ئىدېئولوگىيە ساھەسىدىكى بىخەتەرلىكنى قوغداپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئىدىيەسى تېخىمۇ چوڭقۇر ئەمەلىيلەشتۈرۈلىدىكەن. شۇنداقلا ئۇزۇن مۇددەتلىك مۇقىملىق ۋە ئەمىنلىكنىڭ ئىدىيىۋى ئاساسى تېخىمۇ مۇستەھكەملىنىدىكەن. لېكىن كۆزەتكۈچىلەر ئاتالمىش بۇ ئىسلاھات تەدبىرلىرىنىڭ خىتاينىڭ رايوندىكى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش ۋە خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىدە ئۆزگىرىش بولمايلا قالماستىن، بەلكى ئۇنىڭ تېخىمۇ كۈچەيتىلىدىغانلىقى ۋە نورماللاشتۇرۇلىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇن بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر ئېلىنى كەڭ كۆلەملىك خىتايلاشتۇرۇش ھەرىكىتى باشلاپ ئۇنىڭغا شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش دەپ نام بەرگەن ئىدى شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئىسلاھات تەدبىرلىرىدە يەنە بىڭتۈەن ئىسلاھاتى چوڭقۇرلاشتۇرۇلۇپ بىڭتۈەننىڭ ئالاھىدە رولىنى جارى قىلدۇرۇش يەرلىك بىلەن بىڭتۈەننىڭ قوشۇۋېتىلىشى ئالغا سۈرۈلىدىكەن خەۋەردە يەنە قاراماي شەھىرىنىڭ مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشنى ئومۇميۈزلۈك قانات يايدۇرۇشنىڭ سىناق نۇقتىسى قىلىنىدىغانلىقى، خوتەن ۋىلايىتىدىكى كەنت ۋە ئىجتىمائىي رايونلارنىڭ مەخسۇس تۈزۈم ئىسلاھاتى سىناق نۇقتىسى قىلىنىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن.
ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ تۆتىنچى ئاپرېل دوشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋاملاشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. نۆۋەتتە مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلارنىڭ تەييارلىشىدا

ئالدىنقى كۈنى ئون بەش يىللىق كېسىلگەنلىكى دەلىللەنگەن ئاتاقلىق ژۇرنالىست قۇربان مامۇتنىڭ تۈرمە دوختۇرخانىسىدا ئىكەنلىكى ئىنكاس قىلىنغان ئىدى. مەھكۇمنىڭ ئامېرىكىدىكى ئوغلى بەھرام سىنتاش دادىسىنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. بىر يېرىم يىللىق جازا مۇددىتىنى ئۈرۈمچى بىرىنچى تۈرمىسىدە ئۆتىگەن، نۆۋەتتە نورۋېگىيەدە ياشاۋاتقان پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ تۈرمە دوختۇرخانىسىنىڭ تۈرمىدىكى تۈزۈملىرى ئەڭ قاتتىق بىر ئورۇن ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى. ئۇ ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنى تۈرمە ۋە لاگېرلاردىكى ياشانغان مەھبۇسلار ھەققىدە مەخسۇس تىزىملىك تۇرغۇزۇپ، بۇ مەسىلىنى خەلقئارا جامائەت پىكرىنىڭ كۈن تەرتىپىگە ئەكېلىشكە دەۋەت قىلدى.

بۇنىڭدىن باشقا ئۇچۇر يوق. بۇ دوختۇرخانا تۈرمە دېگەن قانداق ئورۇن ئىكەنلىكىنى مەن ئاڭلاپ باقماپتىمەن، قانداق يەرلىكىنى بىلمەيمەن. بىز قۇربان مامۇتنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە ئۈرۈمچىدىكى ئالاقىدار قانۇن ئورگانلىرىغا تېلېفون قىلغىنىمىزدا، قۇربان مامۇتنىڭ قەيەردە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقانلىقىنى سوراش بىلەن بىرلىكتە، يەنە دوختۇرخانا تۈرمىسى دېگەن ئورۇننىڭ قانداق بىر جاي ئىكەنلىكىنى سورىدۇق. خادىملار بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىشنى رەت قىلدى. ھە، باقىلەڭ ساقچىخانىسىمۇ؟ ھە، شۇنداق. ھە، نۆۋەت تۇرۇۋاتامسىلەر؟ ھە نۆۋەت بۇ. ئېچىلىۋاتقان بۇ سوتلارغا قاتنىشىۋاتامسىلەر سىلىنىڭ مانا ئۆزاڭلىنىڭ تەۋەلىكتىكى كىشىلەرنىكى. بەزى چاغدا قاتناشقان. قۇربان مامۇت قايسى تۈرمىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتىدۇ؟ بىزنىڭ باشقۇرىدىغان رايونىمىز ئايرىم ئايرىم بولغاندىكىن بەزى چاغلاردا شۇ دېلو گۇرۇپپىسى بىلەن بىرلىشىپ. بۇ دوختۇرخانا تۈرمىسى دەپ بىر تۈرمە بارمۇ ئۈرۈمچىدە؟ ئۇلارنى بىلمەيمەن. دەپ بەرمەمسىز ياكى دەپ بېرەلمەمسىز؟ مەھكۇمنىڭ ئوغلى بەھرام سىنتاش دادىسىنىڭ ياشىنىپ قالغانلىقى، جازا مۇددىتىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ۋە دادىسى بىلەن قۇرداش مەھكۇملارنىڭ بېشىغا كەلگەن تالاپەتلەرنى كۆزدە تۇتقان ھالدا دادىسىنىڭ نۆۋەتتىكى سالامەتلىك ئەھۋالىدىن قاتتىق ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى. دادامنىڭكى مۇشۇ دوختۇرخانا تۈرمە دېگەن ئورۇندا تۇرۇۋاتقانلىقى ھەم دادامنىڭ ئون بەش يىللىق كېسىلگەنلىكىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن مېنىڭ دادامنىڭكى ئەھۋالىغا بولغان ئەندىشەم ناھايىتى كۈچەيدى. دادام يەتمىش ئىككى ياشلىق بىر ياشانغان كىشى. ئون بەش يىللىق جازا مۇددىتى تاماملانغاندا دادام سەكسەن نەچچە ياشلىق بىر مويسىپىتقا ئايلىنىدۇ. ئاڭغىچە دادام ئون بەش يىللىق جازا مۇددىتىنى ساق ھايات تۈرمىدىن چىقالامدۇ چىقالمامدۇ، بۇنىسى ماڭا نامەلۇم. تۈرمىنىڭ شارائىتى ھەم ئۇيەردىكى قىيىن قىستاق ھەققىدە نۇرغۇن خەۋەرلەرنى ئاڭلاۋاتىمىز. ئىلگىرى تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان قەشقەردىكى بىر لاگېر ساقچىسى قەشقەردە تۇنجى قۇرۇلغان بىر لاگېرنىڭ كېيىنچە مەھبۇسلار داۋالىنىدىغان ئورۇنغا ئۆزگەرتىلگەنلىكى ئۇ مەھبۇسلارنىڭ سالامەتلىكىدە مەسىلە كۆرۈلسە، مۇشۇ دوختۇرخانىدا داۋالىنىدىغانلىقى، ھەرگىز ئائىلىسىگە قايتۇرۇلمايدىغانلىقىنى ئاشكارىلىغانىدى. ئېغىرراق بولاق بولۇپ قالسا، بىز كاڭفۇ جۇڭشىن دەپ بىر ئورۇندىن بىر سپا، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئورنى دەپ، بۇمۇ ئاساسەن مەكتەپكە ئوخشاش ئورۇن. بىز شۇ يەرگە يۆتكەپ، تۇراق باشلىقى تۇغان نىيازى ئانىنىڭ كۆزى ئەنە ئىشقىلىپ شۇ مەكتەپ تايىنى دەرمان قىلغان. يانى ئۇ قۇتۇلالمايدۇ دېگەن گەپ. يانى ئۇ چوقۇم تەربىيەلەشكە، چوقۇم ھەرقانچە ئېغىر بولسىمۇ، تىرىكلا بولسا ئۇ تەربىيەنى ئېلىشى كېرەك. شۇنداقمۇ؟ ھە، شۇنداق. ئىلگىرى ئۈرۈمچى ليۇداۋان تۈرمىسىدە بىر يېرىم يىل جازا مۇددىتىنى ئۆتەپ چىققان، نۆۋەتتە نورۋېگىيەدە ياشاۋاتقان پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى تۈرمە دوختۇرخانىسى ۋە دوختۇرخانا تۈرمىسى دېگەنلەرنىڭ پەقەت تەرجىمىدىكى پەرق ئىكەنلىكى، ئەمەلىيەتتە ئۇلارنىڭ بىر ئورۇن ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى. بۇ شۇ بىر تۈرمە بۇ. بۇنىڭ ئېتى جيەنسو يىيۈەن تۈرمە دوختۇرخانىسى. سىمۇ بولىدۇ، بۇنىڭ قانداق تەرجىمە قىلىشقا باغلىق، لېكىن بۇ. ئۇ تۈرمىنىڭ ئىچىدە ئەمەس، بۇ ئايرىم بىر ئورگان بۇ. بۇنىڭ ھەممە نېمىسى شۇ ئاشۇ تۈرمىنىڭكىگە ئوخشاش. ئۇنىڭ دېيىشىچە، تۈرمە دوختۇرخانىسىدا مەھبۇسلار كارىۋاتقا كويزىلانغان ھالەتتە داۋالىنىدىكەن، بۇ يەردە نازارەت تېخىمۇ كۈچلۈك بولىدىكەن. ئوخشاشلا كامېر دېرىزىلىرىگە يو تۆمۈر ئورنىتىلغان، لېكىن دېرىزىسى سەل يوغانراق. ھەر بىر مەھبۇس ئاشۇ نېمىگە باغلاپ قويۇلىدىكەن. ئاۋۇ كارىۋاتنىڭ ئۆزىگە. ئەتىگەندە بىر قېتىم قاماقخانىدا ساقچىلار تەكشۈرۈش قىلىدۇ، ئۇ يەردە دوختۇرلا تەكشۈرۈش قىلىدىكەن، ئەسكەرلەر بىللە كىرىپ. مەھبۇسلار ئادەتتە خېلى قاتتىق ئاغرىپ قالغان ئەھۋالدىمۇ بۇ دوختۇرخانىغا بېرىشنى خالىمايدىكەن. بىزنىڭ مۇشۇ باللا بېرىشنى قەتئىي خالىمايتتى. بىر قېتىم بىر مەھبۇس ھوشىدىن كەتتى، سەيپۇللا دېگەن مەھبۇس. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ھوشىدىن كەتكەننى مەن نېمىگە مەلۇم قىلدىم. ئاشۇنىڭ ئىچىدە بىر كاناي بولىدۇ. ياڭراتقۇ. شۇنى بېسىپ، ساقچىغا مەلۇم قىلدىم، بىر ئادەم ھوشىدىن كەتتى، دېسەم، ئۇلار كېلىپ ئۇنى بىر ژىڭنە سانجىدى ئۇنىڭغا. شۇنىڭ بىلەن ئۇ بىردەمدىن كېيىن ھوشىغا كېلىپ، سېنى دوختۇرغا ئاپىرايلى، قاماقخانا دوختۇرخانىسىغا، دېسە رەت قىلغانىدى. ئۇ مەن ھېلىقى يېڭى كەلگەن، يەنى تۇنجى قېتىم كىرىشىم بولغاندىن كېيىن بىلمەيدىكەنمەن، ئۇ كونا ئۇ يەردە يېتىپ باققانلار بىلىدىكەن، ئۇ قاماقخانا دوختۇرخانىسىنىڭ ئۇ قاماقخانىدىنمۇ بەكرەك نېمە يەر ئىكەنلىكىنى. ھېلىقى بىر خىل چىڭ باشقۇرۇلىدىغان ئاندىن قورقۇنچلۇق يەر ئىكەنلىكىنى بىلىدىكەن. شۇڭا ئابدۇۋەلى ئايۇپمۇ قۇربان مامۇتنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىدىن ئەندىشىدە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. مېنىڭمۇ بەك كۆڭلۈم بەك يېرىم بولدى بۇنى ئاڭلىغاندىن كېيىن. چۈنكى بۇ ھوشىدىن كەتكەن ئادەملەرمۇ، ژىقىلىپ چۈشكەن ئادەملەرمۇ ئاغرىق، كېسەل سەۋەبىدىن بېرىشنى خالىمايدىغان بىر يەرگە بىر ئادەمنى ئاپىرىپ قويسا، ئۇ ئادەمنىڭ نېمە خەتەرلەرگە دۇچ كېلىدىغانلىقى، قانداق بىر كۆڭۈلسىز ئاقىۋەتلەرنى كۈتۈپ تۇرغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولىدۇ ئەمدى. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۈرۈمچىدىكى بىر ئەدلىيە پونكىتى خادىمى قۇربان مامۇت تۇرۇۋاتقان تۈرمە دوختۇرخانىسى ھەققىدىكى سوئالىمىزغا جاۋاب بەرمىدى. ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئەدلىيە ئىدارىسىمۇ؟ قۇربان مامۇت يارىدارنىڭ بۇ سالامەتلىك ئەھۋالى قانداقراق ھازىر ماۋۇ تۈرمە دوختۇرخانىسىدىكى؟ تېلېفون نومۇرىڭىزنى دەپ بېرىڭ، مەن ئىشخانىغا كىرىپ قايتۇراي. بۇ قانداق مەھبۇسلارنى ئاپىرىسىلەر بۇ تۈرمە دوختۇرخانىسىغا بۇ جىددىي كېسەللەرنىمۇ ياكى ئادەتتە مۇنداق سالامەتلىكى ناچارراقلارنىمۇ. ۋەينىخا. ھە قانداق ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ. ياخشى ماۋ. ماۋ قۇربان مامۇت دېگەن ئادەمنىڭ بۇ نېمە سالامەتلىك ئەھۋالى قانداراق ھازىر ماۋ. ھە. ئون بەش يىللىق كېسىلگەن ماۋ تۈرمە دوختۇرخانىسىدىكى. بۇ ئەھۋالنى بىز بىلمەيمىز. رەھمەت. ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ پەرەز قىلىشىچە، نۆۋەتتە تۈرمە ۋە قاماقخانىلاردىكى ياشانغانلارنىڭ ئەھۋالى تېخىمۇ ئېغىر بولۇپ، ئۇلار بېسىپ ئۆتكەن ھايات يولىنىڭ ئۇزۇنلۇقى سەۋەبىدىن تۈرمىدە ئۇلاردىن ئاتالمىش جىنايەتلەر كۆپ تېپىلغان ۋە كۆپ سوراققا تارتىلغاندىن باشقا، يەنە ياشلىرىنىڭ چوڭ، سالامەتلىكىنىڭ ناچار بولۇشى تۈپەيلى نۆۋەتتە تۈرمە ۋە لاگېرلارنىڭ ياتاق ۋە تاماق شارائىتلىرىدىكى ناچارلىققا بەرداشلىق بېرەلىشى مۇمكىنسىز ئىكەن. ئەمدى بۇ ياشانغانلاردىن تۈگەپ كەتكەنلەر بولدى، مەسىلەن، بۇ مىرزاھىد كېرىمى رەھمەتلىكمۇ تۈگەپ كەتتى قاماقخانىدا. ئاندىن ئايشەم ئەخمەت قۇمۇللۇق يازغۇچى، ئۇنىڭدىن باشقا ئابلىمىت داموللام، ئابلىمىت ئابدۇللا، ئۇندىن باشقا مەمەت سالى داموللاھاجىمنىڭمۇ قاماق تۈگەپ كەتكەنلىكى خەۋەر قىلىندى. شۇڭا ئۇ ئامېرىكىنىڭ ئالاقىدار ئورگانلىرى بىلەن كۆرۈشكەندە، مۇھەممەد سالىھ ھاجىم ۋە ئابلىمىت داموللاملارنىڭ تۈرمىدە جان ئۈزگەنلىكى قاتارلىق ئېچىنىشلىق ئەھۋاللارنى نۇقتىلىق مەلۇم قىلغان ئىكەن. شۇڭا مەن بۇ نېمىگە ئامېرىكىدا ماۋۇ ستېيت دېپارتمېنت، تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى، بىلەن كۆرۈشكەن چېغىمدا، كونگرېس، خىتاي ئىشلار كومىتېتى بىلەن كۆرۈشكەن چېغىمدا، ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئىككىنچى ئايدا مۇشۇ مەسىلىنى ئوتتۇرىغا قويغانتىم مۇشۇ ياشانغانلارغا نېمە قىلغان بولساڭلار كۈچىگەن بولساق بۇ خىتاينىڭ قانۇنىدىمۇ يەتمىش ياشتىن ئاشقانلارغا بۇنداق نېمە قىلمايدۇ بۇنداق ئۇزاق كەسمەيدۇ بۇنداق مۇئامىلە قىلمايدۇ بۇ خاتا شۇڭا مۇشۇ ياشانغانلارغا ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلگەن بولساق دېدىم لېكىن ئۇنىڭ ھېچقانداق بەھرام سىنتاشمۇ، خوتەندىكى يازغۇچى نۇرمەممەت توختى قاتارلىق دادىسى بىلەن دېمەتلىك مەھبۇسلارنىڭ تۈرمىدە جان ئۈزگەنلىكىنى ئەسلىگىنىدە ئۆزىنى ۋەھىمە باسىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى. مەسىلەن، ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ئىچىدە دادامنىڭ يېقىن ئاغىنىسى بولغان نۇرمەمەت توختى. بۇ كىشىمۇ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى تۇتقۇندىن كېيىن ئاشۇ قايتا تەربىيەلەش ئورنىدا ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرنىمۇ ئوقۇدۇم. خەلقئارا تاراتقۇلاردا بۇ ھەققىدە كەڭ خەۋەر بېرىلدى. شۇ دادامنىڭ ئاغىنىسى دادام بىلەن قۇرداش ياشانغان ئۇيغۇر سەرخىللىرىنىڭكى تۇتقۇندىن كېيىن ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقى خەۋەرلەرنى ئاڭلاپ تۇرۇۋاتىمىز. شۇڭا دادامدىن كېيىن بۇ بۇ تۇتقۇندا ھايات چىقالىش چىقالماسلىقى مەن ئۈچۈن ئەڭ چوڭ بىر سوئال ھەم مېنىڭ ئەندىشەمنى ئەڭ كۈچەيتىدىغان مەسىلە ھازىر مۇشۇ. ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنى تۈرمە ۋە لاگېرلاردىكى ياشانغان مەھبۇسلار ھەققىدە مەخسۇس تىزىملىك تۇرغۇزۇپ، خەلقئارا جامائەت پىكرىنىڭ كۈن تەرتىبىگە ئېپ كېلىشكە دەۋەت قىلدى.
بىزنىڭكى مۇشۇ تۆت مىڭ بەش يۈز يەتمىش يەتتە تۇتقۇننىڭكى ئەھۋالىنى ئىگىلىشىمىز جەريانىدا بىز تۆت يۈزدىن ئارتۇق ئۇيغۇر تۇتقۇنىنىڭكى يەتمىش ياشتىن ئارتۇق ئىكەنلىكىنى بايقىغان. شۇڭا مەن مۇشۇ مۇھاجىرەتتىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدىن مۇشۇ ياشانغانلار مەسىلىسىگە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈشنى بولۇپمۇ مۇشۇ يەتمىش ياشتىن ئاشقان ئۇيغۇر تۇتقۇنلارغا ئالاھىدە بىر ھەرىكەت

ئەندىشە قوزغاۋاتقانلىقى ھەققىدە ئاڭلىتىش بەردۇق. ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقى خەلقئارادا ئاشكارىلانغاندىن بۇيان، نۇرغۇنلىغان خەلقئارالىق داڭلىق مەھسۇلاتلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا چىقىپ، خەلقئارالىق مەسىلىلەرنىڭ بىرىگە ئايلانغان. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن بىرلىكتە تەڭ مەۋجۇت بولۇۋاتقان ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي قۇل ئەمگىكىگە ئايلاندۇرۇش سىياسىتى ھەققىدىكى ئوبزور ماقالىسىدە بولسۇن.
ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى قانداق قىلىپ دۇنياۋى داڭلىق كارخانىلارغا باغلاندى؟ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىغا دائىر ئىسپاتلارنىڭ خەلقئاراغا كۆپلەپ ئاشكارىلىنىشى بىلەن پۈتكۈل دۇنيانىڭ دىققىتى خىتايغا مەركەزلىشىپ، ئۇيغۇر مەسىلىسى دۇنيا سىياسىي سەھنىسىدىكى خەلقئارالىق مەسىلىگە ئايلاندى. گەرچە رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئۈستىدىكى قىزىق نۇقتىلىق خەۋەرلەرنى بىر ئاز پەس كويغا چۈشۈرگەندەك قىلسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ خۇددى بۈگۈنكى ئۇكرائىنا مەسىلىسىگە ئوخشاشلا دۇنيا كۈن تەرتىپىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ۋە ئىنسانلارنىڭ تەقدىرىگە بېرىپ تاقىلىدىغان مۇھىم مەسىلە ئىكەنلىكى كۈنسېرى ئىسپاتلانماقتا. ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى خەلقئاراغا ئاشكارىلىنىپ، تاكى بۈگۈنكى كۈنگە كەلگۈچە بىز نۇرغۇن خەلقئارالىق داڭلىق ماركىلىق مەھسۇلاتلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىگە شاھىت بولدۇق. مەسىلەن، ئاۋسترالىيە ستراتېگىيە تەتقىقات مەركىزى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى فېۋرالدا ئېلان قىلغان دوكلاتىدا، جېلي ئاۋتو، ياگۇئار، ھارت جەك ئېند جونس، گوگول،

بۇ يەردە كىشىنى ئويلاندۇرىدىغان مەسىلە شۇكى، بۇ داڭلىق ماركىلىق مەھسۇلاتلار قاچان ۋە قانداق شەكىلدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن باغلىنىپ قالدى؟ يەنە قانچىلىك كارخانىلار مانا مۇشۇلاردەك ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئالاقىدار بولۇشى مۇمكىن؟ قارايدىغان بولساق، بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش ئالتىنچى يىلى مەدەنىيەت زور قىرغىنچىلىقى ئاخىرلىشىپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىلى خىتاي مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئون بىرىنچى نۆۋەتلىك ئۈچىنچى ئومۇمىي يىغىنىدىن كېيىن خىتايدا ئىقتىسادىي ئىسلاھات ئېلىپ بېرىش، ئەمما تۈزۈمنى ساقلاپ قېلىش ھەققىدە قارار ئېلىندى. بۇنىڭ بىلەن كوممۇنىست خىتاي تارىخىدىكى ئەڭ چوڭ بۇرۇلۇش ۋە كېيىنكى ئالەمشۇمۇل تەرەققىياتلارغا ئاساس سالغان ئىسلاھات ۋە ئىشىكنى ئېچىۋېتىش ستراتېگىيەسى يولغا قويۇلدى.

بۇ ئەھۋال ئۇيغۇرلارنى تەرەققىيات ۋە ئىقتىسادتىن مەھرۇم قىلىپ، ياشاش ئىمكانلىرىدىنمۇ ئايرىشقا باشلىدى. بۇ جەرياندا يۈز بەرگەن تۈرلۈك قارشىلىق ھەرىكەتلىرى پۈتۈنلەي خىتاينىڭ تەڭسىز سىياسەتلىرى سەۋەبلىك كېلىپ چىققان دېيىشكە بولاتتى. چۈنكى ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىغا كەلگەندە ئۇيغۇر رايونىدا خىتايلار بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئىقتىسادىي كىرىمىدە ئاسمان زېمىن پەرق ھاسىل بولۇپ، ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان جەنۇبىي ئۇيغۇر رايونى خىتاي بويىچە ئەڭ نامرات رايونغا،

بۇ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشنى مەقسەت قىلغاندەك تەسىر بەرسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ئىسلاھات ۋە ئېچىۋېتىشتا ئالدىن تەرەققىي قىلغان رايونلاردىكى خىتاي ئىشلەمچىلەرنىڭ چەت ئەللەرگە تەرەققىي قىلىشى، ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ ئازىيىشى، خىتاي نوپۇسىنىڭ قېرىلىشىشى، دېڭىز ئەتراپى رايونلىرىدا يەر ئاز، نوپۇس كۆپ بولۇشى، چەت ئەل مەبلەغلىرىنىڭ كۆپلەپ كىرىشى نەتىجىسىدە قۇرۇلۇۋاتقان كارخانىلارنىڭ بەلگىلىك مۇھىت بۇلغىنىشى پەيدا قىلىشى، ئەمگەك كۈچى كىرىزىسى، يەر كىرىزىسى قاتارلىقلارنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ، داۋاملىق تەرەققىي قىلىش ئۈچۈن يېڭى زېمىنغا ئېھتىياجلىق بولدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن تۆتىنچى يىلدىكى ئاتالمىش نامراتلىقنى يىلتىزىدىن يوقىتىش سىياسىتىنىڭ يولغا قويۇلۇشىمۇ دەل بۇ ئېھتىياجلارنى ھەل قىلىش زۆرۈرىيىتىدىن تۇغۇلغانىدى. دەرۋەقە، ئۇيغۇر نوپۇسى زىچ ئولتۇراقلاشقان جەنۇبىي ئۇيغۇر رايونى ئاتالمىش نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش سىياسىتىدىكى ئەڭ ئالاھىدە ئىمتىيازغا ئېرىشتۈرۈلۈپ، ئېغىر دەرىجىدىكى نامرات رايونلار دەپ بېكىتىلدى. توقسان ئالتىنچى يىلى يولغا قويۇلغان شىنجاڭغا ياردەم ۋە توقسان توققۇزىنچى يىلى يولغا قويۇلغان غەربنى كەڭ كۆلەمدە ئېچىش ستراتېگىيەسى دەل دېڭىز ئەتراپى رايونلىرىدىكى ئالدىن تەرەققىي قىلغان ئۆلكىلەر بىلەن ئۇيغۇر رايونىنى چەمبەرچاس باغلاپ، ئۇيغۇر نوپۇسىنى ئومۇميۈزلۈك يوقىتىشنى مەقسەت قىلىپ باشلانغان شىنجاڭغا ياردەم سىياسىتى بىلەن ئۇيغۇرلارنى مەمۇرىي ھوقۇقلىرىدىن مەھرۇم قالدۇرغان بولسا، غەربنى ئېچىش سىياسىتىدىكى ئالدىن تەرەققىي قىلغان رايونلارنىڭ پۇلى بىلەن ئۇيغۇر رايونىدىكى بايلىق مەنبەلىرىنى ئالماشتۇرۇش تاكتىكىسى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ تەبىئىي بايلىقلىرىنى پۈتۈنلەي تالان-تاراج قىلغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلدىكى تۆتىنچى قېتىملىق ئاتالمىش مەملىكەتلىك نوپۇس تەكشۈرۈش ستاتىستىكىسىدا ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ پەۋقۇلئاددە كۆپ بولۇشى، نوپۇس تەركىبىدە ياش ۋە ئوتتۇرا ياشلىقلارنىڭ كۆپ نىسبەتنى ئىگىلىشى بىلەن بىۋاسىتە باغلانغان. بۇ ھەقتە چىڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتى دۆلەت ئەھۋالى تەتقىقات مەركىزى مۇدىرى خۇ ئەنگاڭمۇ خىتاي چۈشىنىڭ ئۇلى دەل جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇس بىرلىكىدۇر ناملىق ئەسىرىدە تەپسىلىي قاراشلارنى ئوتتۇرىغا قويغان. دەرۋەقە، شىنجاڭغا ياردەم ۋە غەربنى ئېچىش سىياسەتلىرى ئاستىدا، خىتاينىڭ دېڭىز ياقىسى رايونلىرىدىكى ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەلىرى كەڭ كۆلەمدە ئۇيغۇر رايونىغا يۆتكىلىپ، ئۇلار بىلەن ھەمكارلىقى بولغان چەت ئەل كارخانىلىرىنىڭمۇ ئۇيغۇر رايونىغا كەڭ كۆلەملىك باغلىنىشى ئارقىلىق ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مۇناسىۋەتلىك بولۇشىدەك ئەھۋالنى مەيدانغا كەلتۈرگەن. يەر شارلىشىشنىڭ تېزلىشىشىغا ئەگىشىپ، خىتاينىڭ دېڭىز ياقىسى رايونلىرىدىكى ئالدىن بېيىغان ئون توققۇز ئۆلكە ۋە شەھەرلەر پۈتۈن دۇنيا بىلەن ئاچا سىڭىل دوستلۇق شەھەر مۇناسىۋىتى، خەلقئارا خىتاي مۇھاجىرلار كومىتېتى، كۇڭزى ئىنستىتۇتى قاتارلىق تۈرلۈك ئۇسۇللاردا مائارىپ، سودا، ئالاقە ۋە بارلىق ساھەلەر بويىچە قويۇق ئالاقە شەكىللەندۈرگەن. شى جىنپىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئون توققۇزىنچى قۇرۇلتىيىدا خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بەشىنچى يىلى سانائەت ئىشلەپچىقىرىشتا پۈتۈن دۇنياغا باشلامچى بولىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان. شى جىنپىڭنىڭ بۇ ئۇلۇغ، چوڭ گەپنى قىلالىشىغا ئاساس بولغىنىمۇ دەل خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونى ۋە دۇنيا ئارىسىدا شەكىللەندۈرگەن غايەت چوڭ سودا ئالاقە تورى سەۋەبىدىندۇر. بۇ ۋەجىدىن شى جىنپىڭ ئاتالمىش بىر بەلباغ بىر يول ستراتېگىيىسى ۋە يېڭى يىپەك يولى ئىقتىسادىي بەلبېغى بەرپا قىلىش پىلانى قاتارلىق ئىقتىسادىي تەرەققىيات پىلانلىرى بىلەن پۈتۈن دۇنيانى ئامېرىكىنىڭ تارىختىكى مارشال پىلانىدەك يەنە بىر چوڭ پىلاننىڭ خىتاي تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغانلىقىغا شەكسىز ئىشەندۈرگەن ۋە نۇرغۇن دۆلەتلەرنى خىتايغا ئەگەشتۈرگەن ئىدى. ھالبۇكى، خىتاينىڭ غەرب دۇنياسى بىلەن بولغان دوستلۇقىنىڭ كەينىدە غەرب دۇنياسىنىڭ دېموكراتىك قىممەت قاراشلىرىنى ۋەيران قىلىشتەك رەزىل نىيىتىنىڭ بارلىقى ئوتتۇرىغا چىقىشى بىلەن تەڭ، غەرب دۇنياسىنىڭ دىققىتى يىللاردىن بۇيان نەزەرگە ئېلىنماي كەلگەن ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى چەككە كۆتۈردى. بۇ ھادىسە غەرب دۇنياسىدىكى دۇنياۋى داڭلىق ماركىلىق كارخانىلارنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان باغلىنىشىغا ئائىت ئىسپاتلارنىڭ مەيدانغا چىقىشىغا شارائىت ھازىرلىدى. بۈگۈنگىچە گەرچە يۈزدىن ئارتۇق داڭلىق كارخانىلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مۇناسىۋەت بولغانلىقى ئاشكارىلانغان ۋە بۇ سەۋەبلىك غەرب دۆلەتلىرى تېگىشلىك تەدبىر، قانۇنلارنى ئېلان قىلغان بولسىمۇ، ئەمما ئىشلارنىڭ ئۇنچە ئاددىي ئەمەسلىكى ئېنىق. كېسىپ ئېيتىشقا بولىدۇكى، نۆۋەتتە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مۇناسىۋەتلىك كارخانىلار يالغۇز ئۇيغۇر رايونىدا مەبلەغ سالغان چەت ئەل كارخانىلىرى بولۇپلا قالماستىن، بەلكى خىتاينىڭ دېڭىز ياقىسى رايونلىرىدىن شىنجاڭغا ياردەم ۋە غەربنى ئېچىش نامىدا كۆچۈرۈپ كېلىنگەن كارخانىلار ۋە بۇ ئون توققۇز ئۆلكە بىلەن ئالاقىدار بولغان ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى بارلىق كارخانىلارنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە باغلانغاندۇر.
ئاقتۇ ناھىيەسىنىڭ بارىن يېزىسىدا خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى يۈز بەرگەن بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئوتتۇز ئىككى يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئىستانبۇلدا شېھىتلىرىمىزگە دۇئا قىلىش ۋە ئىپتار تېمىسىدا خاتىرىلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن. مەزكۇر پائالىيەت دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە تۈركىيەدىكى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەخپى قاتارلىق كۆپ تەشكىلاتلارنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشىدا ئۆتكۈزۈلگەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
بارىن ئىنقىلابى يۈز بەرگەنلىكىنىڭ ئوتتۇز ئىككى يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئىستانبۇلدا شېھىتلىرىمىزگە دۇئا قىلىش ۋە ئىپتار تېمىسىدا بارىن شېھىتلىرىنى خاتىرىلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى. بۇ پائالىيەت دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپىسى تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلغان بولۇپ، مۇراسىمغا تۈركىيەدە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ مەسئۇللىرى، جامائەت ئەربابلىرى ۋە ئاقساقاللاردىن سىرت، ئىيى پارتىيەسى، ئاق پارتىيەسى، دېموكراتىيە پارتىيەسى ۋە يېڭىدىن رەفاھ پارتىيەسىنىڭ ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق رەھبەرلىرى ئىشتىراك قىلدى. خاتىرىلەش پائالىيىتى قۇرئانى كەرىم تىلاۋىتى، ۋە ئىستىقلال مارشىنى ئوقۇش بىلەن باشلاندى. خاتىرىلەش پائالىيىتىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئېچىلىش سۆزى سۆزلىدى. ئۇ، بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئەھمىيىتى ۋە بۇ ئىنقىلابتىن ئالىدىغان تەجرىبە ساۋاقلار توغرىسىدا توختالدى. دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى مۇنداق دېدى. دەيەرلى پارتى مەنسۇپلىرى، گازېتەجىلەر باسىن مەنسۇپلىرى ۋە. ھۆرمەتلىك سىياسىي پارتىيە مەسئۇللىرى، مۇخبىرلار. ئەزىز يۇرتداشلار، بارىن ئىنقىلابى بىزنىڭ يۈز ئوتتۇز سەككىز يىللىق مىللىي ئازادلىق كۈرىشىمىزنىڭ بىر پارچىسىدۇر. يۈز ئوتتۇز سەككىز يىلدىن بۇيان شەرقىي تۈركىستان زېمىنىنىڭ ھەممىلا يېرىدە شېھىتلىرىمىزنىڭ قېنى تۆكۈلدى. بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋالالايمىزكى، مانجۇلار بىر مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن تۆتىنچى يىلى شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغان كۈندىن تارتىپ ئۇيغۇر خەلقى، ئۆز زېمىنىنى قايتۇرۇپ ئېلىش ئۈچۈن تىنماي كۈرەش قىلغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلىدىن كېيىن ۋەتەن دەۋايىمىز خەلقئاراغا يۈزلىنىشكە باشلاندى. بۈگۈن شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى خەلقئارالاشتى. ھازىر دۇنيادا ئۈچ يۈز ئەتراپىدا ئەركىنلىك كۈرىشى ئېلىپ بېرىۋاتقان مىللەتلەر بار. ئۇيغۇرلار بۇ مىللەتلەرنىڭ ئىچىدە ئالدىنقى بەشنىڭ بىرى بولۇپ تۇرماقتا. بىز بۇ سەۋىيەگە ئاسان كەلمىدۇق.

شەرقىي تۈركىستانلىقلارنى قوللاپ كېلىۋاتىدۇ، بۇندىن كېيىنمۇ قوللايدۇ. پارتىيىمىزنىڭ ھاكىمىيەت بېشىغا كېلىشىگە ئاز قالدى. بىز شەرقىي تۈركىستان خەلقى ئەركىنلىكىگە ئېرىشكۈچە قوللاشنى داۋام قىلىمىز. ئەڭ ئاخىرىدا بارلىق شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ رامازان ئېيىنى تەبرىكلەيمەن. ئارقىدىن دېموكراتىيە پارتىيىسى ئىستانبۇل شۆبىسىنىڭ رەئىسى ئەكرەم ئەراي ئاردا ئەپەندى سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى. ئىكى بىن يىرمى بىرىن باشىندا سايىن گەنەل باشقانىمىز گۈلتەكىن ئۇيسال بەي. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلىنىڭ بېشىدا پارتىيەمىزنىڭ رەئىسى ئۈنسال گۈنتېكىن ئەپەندى شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى پارلامېنتتا ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. پارتىيەمىز داۋاملىق شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى قوللاپ كېلىۋاتىدۇ. بىز خىتايدىن مەنپەئەت ئېلىشنىڭ كويىدا ئەمەس. بەلكى ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ دەردىگە دەرمان بولۇشنىڭ دەردىدە. بىز ھەر دائىم سىلەرنىڭ يېنىڭلاردا بولىمىز. ھەممىڭلارنىڭ رامازان ئېيىڭلارغا مۇبارەك بولسۇن. ئاندىن كېيىن نۆۋەتتە تۈركىيەنى ئىدارە قىلىۋاتقان ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ istanbuldagi mas'uli guljan keskin xonim so'z qildi u mundoq dedi saygıdeğer cumhurbaşkanımız genel başkanımız recep tayyip erdoğan'ın ve il başkanımız osman nuri kabaktepe'nin selamlarını iletmek istiyorum
Hürmetlik prezidentimiz Recep Tayyip Erdoğan bilen partiyamızın İstanbul şöbüsünün başlığı ئوسمان قاباقتەپە ئەپەندى سىلەرگە سالام ئېيتتى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپىسى بىزنى تەكلىپ قىلغانلىقى ئۈچۈن رەھمەت ئېيتىمىز. دۇنيادا زۇلۇم تارتىۋاتقان بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنىڭ زۇلۇمدىن بالدۇرراق قۇتۇلۇشىنى تىلەيمەن. يىغىندا يەنە ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەقپىنىڭ رەئىسى دوكتور پەرھات قۇربان تەڭرىتاغلى ئەپەندى، شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان ئەپەندى، شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭ رەئىسى دوكتور ئاتاۋۇللا شاھيار ئەپەندى قاتارلىقلارمۇ سۆز قىلىپ، بارىن ئىنقىلابى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى توغرىسىدا پىكىر بايان قىلدى. بىز يىغىن ئاخىرلاشقاندىن كېيىن مىكروفونىمىزنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقفىنىڭ رەئىسى ئابدۇرېشىت ئابدۇلھەمىت ئەپەندىگە ئۇزاتتۇق. ئۇ مەزكۇر پائالىيەتنىڭ ناھايىتى جانلىق ۋە تەسىرلىك ئۆتكەنلىكىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېدى. بۇ پروگرامنىڭ ئاساسلىق مەقسەتلىرىدىن بىرى، بەشىنچى ئاپرېل مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلى شەرقىي تۈركىستاننىڭ قەشقەر ۋىلايىتىگە باغلىق بارىن كەنتىدە مەيدانغا كەلگەن بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئوتتۇز. ئىككىنچى يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن بۇ ئىنقىلابتا شېھىت بولغان شېھىتلىرىمىزنى خاتىرىلەش ۋە ئۇلارنىڭكى روھىغا دۇئا قىلىش، شۇنىڭ بىلەن بىرگە شەرقىي تۈركىستاننىڭكى ئازادلىقى، خەلقىنىڭكى ھۆرىيىتى ۋە بارلىق مۇقەددەساتلىرى ئۈچۈن بۇ يولدا كۈرەش قىلىپ، ئالەمدىن ئۆتكەن، شېھىت بولغان بارلىق ئەجدادلىرىمىزنى خاتىرىلەش ۋە ئۇلارنىڭكى روھىغا دۇئا قىلىش. ئىككىنچى، سىياسىي پارتىيە تەمسىلچىلىرى ۋە مېدىيا تەمسىلچىلىرىنى دەۋەت قىلىش ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭكى تۈركىيە سىياسىتى ۋە جامائەتچىلىكى خەلقى ئارىسىدىكى كۈن تەرتىپتە قېلىشىنى قولغا كەلتۈرۈش، ئۈچىنچىسى ھازىرغىچىلىك دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن ھەمكارلىشىپ پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان تۈركىيەدىكى تەشكىلاتلارنىڭكى رەئىسلىرى ۋە ئىدارە ھەيئەت ئەزالىرىنى تەكلىپ قىلىش ئارقىلىق ئۇلارغا بولغان بىر رەھمەت ۋە مىننەتدارلىقنى بىلدۈرۈش، تۆتىنچىسى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى تۈركىيەدىكى ۋەكىل ۋە كاندىدات ۋەكىللىرىنى بىر ئارىغا كەلتۈرۈپ، بۇلار بىلەن بولغان تېخىمۇ قويۇق بىر مۇناسىۋەتنى داۋاملاشتۇرۇش، ئۇنىڭدىن باشقا تۈركىيەدىكى بىر قىسىم جامائەت ئەربابلىرىمىز ۋە ئاقساقاللىرىمىزنى دەۋەت قىلىش ئارقىلىق ئۇلارغا بولغان ھۆرمىتىمىز ۋە رەھمىتىمىز، مىننىتىمىزنى ئىپادىلەش مۇشۇ مەقسەتلەردە بۇ پروگرام ئورۇنلاشتۇرۇلغان پروگرامغا بولۇپمۇ ئاق پارتىيەنىڭكى ئىستانبۇل ۋىلايەتلىك تەشكىلاتىدىن تەمسىلچى بولۇپ كەلگەن گۈلجان كەسكىن خانىم تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى ھۆرمەتلىك رەجەپ تايىپ ئەردوغاننىڭكى سالىمىنى يەتكۈزگەن بولدى بۇ بۇ يىغىنىمىزنىڭكى باشقا بىر ئۆنەملىك مۇھىم نۇقتىلىرىدىن بىرى يىغىنىمىز ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرلاشتى.
قىممەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
ئوتتۇزىنچى مارت كۈنى ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بىرلىكتە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئېغىر زۇلۇمنى توختىتىش ئۈچۈن خىتايغا قارىتا قوللانغان تەدبىرلەرنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ۋە ئىجرا قىلىنىشىدا مۇھىم رول ئويناۋاتقان ئۇيغۇر دوستلىرىغا مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش پائالىيىتى ئۆتكۈزگەنىدى. مەزكۇر پائالىيەتكە ئامېرىكىنىڭ سابىق دۆلەت خەۋپسىزلىكى مەسلىھەتچىسى مەت پوتىنگېر ئەپەندىمۇ قەدەم تەشرىپ قىلغان بولۇپ، ئۇ رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ مەت پوتىنگېر ئەپەندى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىنىڭ تەپسىلاتىغا دىققەت بەرگەيسىلەر.
ئالدى بىلەن ئۆزىڭىزنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇۋەتكەن بولسىڭىز.

ھازىر نورمال ئامېرىكا پۇقراسى سۈپىتىدە دېموكراتىيە فوندى ئورگىنى بولغان خوۋېر ئىنستىتۇتىدا تەتقىقاتچى بولۇپ ئىشلەۋاتىمەن.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئۆتكەن يىلى ئون توققۇزىنچى يانۋار كۈنى، يەنى سىز ئاقسارايدا خىزمەت قىلىۋاتقان مەزگىلدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كەڭ كۆلەملىك باستۇرۇشىنى رەسمىي ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەنلىكىنى جاكارلىغان ئىدى. ئامېرىكىنىڭ بۇ نۆۋەتلىك تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بىللىنكېنمۇ ۋەزىپىگە تەيىنلىنىپ تۇنجى ئۆتكۈزۈلگەن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى قايتا تەكىتلىدى. ئەمما خىتاي ئىزچىل ئۆزىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى ئىنكار قىلىپ كەلمەكتە. بۇ ئەھۋالغا سىز قانداق قارايسىز؟ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقى ناھايىتى ئېنىق.

ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇشتا ئاساسلىنىدىغان يۇقىرى دەرىجىلىك قانۇنغا ئاساسلىنىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كەڭ كۆلەملىك باستۇرۇشىنى رەسمىي ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەن. مېنىڭ بىلىشىمچە، ئەينى ۋاقىتتىكى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى پومپېئو يۇقىرىقى ئۆلچەملەرگە ئاساسلىنىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىغا قانائەت ھاسىل قىلغان. بايدىن ھۆكۈمىتى، يەنى نۆۋەتتىكى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېنمۇ ئوخشاش قاراشتا ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. مەن بىلىدىغان نۇرغۇن پالاتا ئەزالىرىمۇ ئوخشاش قارارغا كەلدى. بۈگۈنكى كۈندە خىتاي ئۆزىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىدىن تىنىۋالالمايدۇ.

جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلغان تۇنجى ھۆكۈمەت ھېسابلىنىدۇ، يەنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن چېتىشلىقى بولغان شەخس ۋە ئورگانلار، ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىغا جازا تەدبىرلىرىنى يولغا قويدى. خىتاينىڭ جىنايىتىگە شېرىك بولۇش ئېھتىماللىقى بولغان ماللارنى ئىمپورت، ئېكسپورت قىلىشنى چەكلەش ئۈچۈن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى يولغا قويدى. بۇ ئارقىلىق دۇنياغا ئۈلگە بولدى. بىزنىڭ يەنە قىلىشقا تېگىشلىك نۇرغۇن ئىشلىرىمىز بار. لېكىن ئەڭ زور قەدەم بولسا، ھازىر يولغا قويۇلغان تەدبىرلەرنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بارلىق كۈچى بىلەن تولۇق ئىجرا قىلىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ۋە شۇنداقلا باشقا ھۆكۈمەتلەرنىڭمۇ ئوخشاش ھەرىكەت قىلىشىغا ياردەم
بېرىش.
سىزنىڭچە بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ ھازىر يولغا قويغان سىياسەتلىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشقا يېتەرلىك بولامدۇ؟
مېنىڭچە تېخىمۇ كۈچەش كېرەك. ئىتتىپاقداشلىرىمىزنىڭ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە قارشى ئىككىلەنمەي قارار ئېلىشىغا مەدەت بېرىشىمىز كېرەك. مەن بىزنىڭ ئىتتىپاقداش دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى بىلەن بۇ ھەقتە سۆھبەتلەشكەن. ئۇلار ئەسلىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئېغىر باستۇرۇشنى ئەيىبلەيدۇ. ئەمما خىتاينىڭ ئۆچ ئېلىشىدىن ئېھتىيات قىلىدۇ. شۇڭا بىز ئۇلارنىڭ دادىللىق بىلەن قارار ئېلىشىغا مەدەت بېرىشىمىز كېرەك. خىتايغا قارشى ئالغان تەدبىرلىرىمىزدە سېپىمىزنى كېڭەيتىشىمىز كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا، ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ يۇقىرى قىممەت قارىشىنى قوغدىشىنى تەشەببۇس قىلىشىمىز لازىم. پىرېزىدېنت بايدېن ئاق سارايدا خىزمەتكە چۈشكەن بىرىنچى ھەپتىسىلا ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ قىممەت قارىشىنى، ئامېرىكىنىڭ قىممەت قارىشىنى، قايرىپ قويۇپ، خىتاي بىلەن سودا قىلىشىغا رۇخسەت قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. مېنىڭچە، ئاشۇ ناھايىتى توغرا بولغان قارار. شۇڭا بىز شىركەتلەرنىڭ ئاشۇ ئۆلچەمگە ئەمەل قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىشىمىز كېرەك. بەش يىلدىن بۇيان داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان بۇ ئېغىر باستۇرۇش، يەنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئېلان قىلغىنىدەك ئۇيغۇر ئىرقى قىرغىنچىلىقى شۇنچە تەدبىرلەرنىڭ ئېلىنىشىغا قارىماستىن تېخىچە داۋاملىشىۋاتىدۇ. ئامېرىكىنىڭ سابىق دۆلەت خەۋپسىزلىكى مەسلىھەتچىسى بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن سىزنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە ۋە دۇنيادىكى باشقا دېموكراتىك دۆلەتلەرگە بېرىدىغان قانداق پىكىر تەكلىپلىرىڭىز ۋە مەسلىھەتلىرىڭىز بار؟
I think that the People's Republic of China is has shown that when there is a hot button spotlight ئۆزىنى بۇ مەسىلىدە ھەقلىق قىلىپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. چۈنكى ئۇلار ناھايىتى سەزگۈر بىر نۇقتىدا تۇرۇۋاتىدۇ. ئۇلار ئۆزىنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە رەزىل بىر سىياسەت يۈرگۈزگەنلىكىنى ئېنىق بىلىدۇ. شۇڭا ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن ئۆزىنىڭ جىنايىتىنى يېپىشقا، ئۆزگەرتىشكە، دەرىجىسىنى تۆۋەنلىتىشكە ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. بىز ھەقىقەتنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى ئۈچۈن ئەڭ يۇقىرى تىرىشچانلىقلىرىمىزنى كۆرسىتىشىمىز كېرەك. ئۇلارنىڭ سىياسەتلىرىگە يېقىندىن دىققەت قىلىشىمىز كېرەك. پەقەت ئۇلارنىڭ ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى ۋە ئورگانلىرىغىلا جازا تەدبىرى قوللىنىپلا قالماستىن، بەلكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جىنايىتىگە چېتىشلىق بولغان شىركەتلەرگىمۇ جازا قوللىنىشىمىز كېرەك. ئۆزىمىزنىڭ شىركەتلىرىگىمۇ تېخىمۇ يۇقىرى تەلەپ قويۇشىمىز لازىم. يىغىنچاقلاپ ئېيتقاندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئېغىر باستۇرۇش جىنايىتىگە شېرىك بولغان ھەر قانداق شىركەتلەر بىلەن سودا تىجارەت قىلماسلىق كېرەك. ئەلۋەتتە بىزنىڭ بۇنىڭدىن باشقا قىلىشقا تېگىشلىك نۇرغۇن ئىشلىرىمىز بار.
زىيارىتىمنى قوبۇل قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن كۆپ رەھمەت.
ئۆتكەن ھەپتە ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشىدا ئۇيغۇر تېبابىتى، ۋە ئۇنىڭ مەدەنىيىتىمىزدىكى ئورنى دېگەن تېمىدا تور يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. تور يىغىنىدا ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر تېبابەت ۋەقپىنىڭ رەئىسى پروفېسسور مۇتەللىپ ھاجىم ئەمچى ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ كېلىپ چىقىشى، تارىخى ۋە ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنىڭ تەرەققىياتى جەريانلىرى ھەققىدە مەخسۇس دوكلات بەرگەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر.
ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئۇيغۇر تېبابىتى ۋە ئۇنىڭ مەدەنىيىتىمىزدىكى ئورنى دېگەن تېمىدا تور يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى يىغىنغا ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ۋەقپىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور مەغپىرەت كامال خانىم رىياسەتچىلىك قىلدى تور يىغىنغا ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر تېبابەت ۋەقپىنىڭ رەئىسى پروفېسسور دوكتور مۇتەللىپ ھاجىم ئەمچى تەكلىپ بىلەن قاتنىشىپ ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ كېلىپ چىقىشى تارىخى ۋە ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنىڭ تەرەققىيات جەريانلىرى توغرىسىدا توختالدى تور سۆھبىتىدە ئالدى بىلەن رىياسەتچى دوكتور مەغپىرەت كامال خانىم ئۇيغۇر تېبابىتى توغرىسىدا پىكىر بايان قىلىپ مۇنداق دېدى ئۇيغۇر خەلقى ئۇزۇن تارىخقا ئىگە بىر خەلق ھەممىمىز بۇنى بىلىمىز پارلاق مەدەنىيەت ياراتقان ئىنسانلارنىڭكى ئۆزىنىڭ ساغلاملىقى بىلەن ئۆزىنىڭكى تەن ساغلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك تېمىلاردا ئىزدىنىشى ناھايىتى قەدىمكى زامانلارغىچە سوزۇلۇپ كېتىدۇ ئۇيغۇرلارمۇ مۇشۇ جەرياندا ئۆزى خاس بىر ساغلاملىق مېتودى يارىتىپ تەن ساغلىقىغا ۋە روھىي ساغلىقىغا ئەھمىيەت بېرىپ كەلگەن ئۇيغۇر مىللىي تېبابىتىنىڭكى تارىخىمۇ ناھايىتى ئۇزۇن تارىخقا ئىگە ۋە نۇرغۇن پەرقلىق مېتودلار بىلەن ھازىرغىچە سىستېمىلاشقان بىر تېببىي ئىلمى بولۇپ كۈنىمىزگىچە كەلدى تور سۆھبىتىدە سۆز قىلغان پروفېسسور مۇتەللىپ ھاجىم ئەمچى ئۇيغۇر مىللىي تېبابىتىنىڭ كېلىپ چىقىشى تارىخى ۋە تەرەققىيات جەريانى ھەققىدە توختالدى ئۇيغۇر تېبابىتى ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ يېڭى مائارىپ ۋاقتى يەنى خوتەندىكى ئۇيغۇر تېبابەت ئالىي تېخنىكومى سەكسەن يەتتىنچى يىلى ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلدى ئۇنىڭ ئالدىدا سەكسەن ئىككىنچى يىلدىن باشلاپ ھەرقايسى تېببىي مەكتەپلەردە ئۇيغۇر تېبابەت كەسپى ئوتتۇرا تېخنىكوم ھالىتىدىكى مائارىپ يولغا قويۇلغان بولدى. ئەمما ئۇنىڭ ئالدىدا سەكسەن ئىككىنچى يىلدىن بۇرۇن بۇ ئۇيغۇر تېبابىتى پەقەتلا مەن يۇقىرىدا دەپ ئۆتكەندەك ئاتا بالىغا ياكى شاگىرت ئۇستازدىن ئەگىشىپ ئۆگىنىش ھالىتىدە يەنى ئەنئەنىۋى ئۇسۇل بىلەن بىر بىرىمىزگە قالدۇرۇپ ئەنئەنە ھالىتىدە داۋام قىلىپ كەلگەن ئىكەن.
پروفېسسور مۇتەللىپ ھاجىم ئەمچى ئەپەندى ئۇيغۇر مىللىي تېبابىتىنىڭ ئەڭ ئاز دېگەندە ئىككى مىڭ بەش يۈز يىللىق تارىخقا ئىگە ئىكەنلىكىنى ھەتتا ئۇنىڭ تارىخىنى ئۈچ مىڭ ۋە تۆت مىڭ يىل بۇرۇنغا سۈرىدىغان قاراشلارنىڭمۇ مەۋجۇتلۇقىنى ئىلگىرى سۈردى ھەمدە ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ مۇشۇ سەكسەن يەتتىنچى يىلغا كەلگەندە رەسمىي ئالىي مائارىپ سەۋىيەسىگە كۆتەرىلىپ، ئۇنىڭ دەرسلىك كىتابلىرىمىز چىققان بولدى. مەسىلەن، ئۇيغۇر تېبابەت ئالىي تېخنىكومىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى قارار، يەنە بىرىنچى ئەۋلاد دەرسلىكى ئون تۆت پارچە ئىدى، ئىككىنچى ئەۋلاد ئۇنى شۇ ئاساستا يىگىرمە توققۇز پارچە قىلىپ ئىشلەپ چىقارغان بولدۇق، يىگىرمە تۆت توققۇز تۈرلۈك. كىتابنىڭ ئەڭ بېشىدا بىر بىر جۈملە بار.

دىققىتىمىزنى چېكىش كېرەك ھەم بىز مۇنىڭ ئۈچۈن ئىككى مىڭ بەش يۈز يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگە. پروفېسسور مۇتەللىپ ھاجىم ئەمچى سۆزىدە يېتىك ئالىم مەھمۇت قەشقىرى تەرىپىدىن مىڭ يىل ئىلگىرى يېزىلغان تۈرك تىللار دىۋانىدا ئەللىكدىن ئارتۇق كېسەللىكنىڭ ۋە ئەللىكدىن ئارتۇق دورىنىڭ ئىسمى خاتىرىلەنگەنلىكىنى يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ قۇتادغۇبىلىك ناملىق ئەسىرىدە يېمەك ئىچمەك ۋە سالامەتلىك توغرىسىدا نۇرغۇن مۇھىم بايانلارنىڭ بارلىقىنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەزەلدىن مىللىي تېبابەتكە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىپ كەلگەنلىكىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى پروفېسسور مۇتەللىپ ھاجىم ئەمچى ئەپەندى يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ تۆت پەسلى ناھايىتى ئېنىق ئايرىلغان يىپەك يولىنىڭ تۈگۈنى ھېسابلانغان بىر جۇغراپىيىدە ياشاپ كەلگەنلىكى شۇ سەۋەبتىن ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ تارىختا يۇنان ئەرەب پارس ھىندىستان ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە خىتاي قاتارلىق كۆپلىگەن تېبابەتلەرنىڭ ئاكتىپ تەسىرلىرىنى ئۆزلەشتۈرۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە دۇنيا تېبابىتىگىمۇ ئىجابىي تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى ئەمدى بىز ئۇيغۇرلار مۇشۇ ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭكى يادروسى بولغان بايىقى تۆت چوڭ ماددا يەنى قۇياش ھاۋا سۇ تۇپراقتىن ئىبارەت تۆت چوڭ ماددىنىڭ ئىنسان بىلەن ۋە دۇنيا بىلەن بىر گەۋدىلەشكەن ھالىتىنى باغلاشتىكى ئاساس بولغان يادروسىنى ئۇيغۇرلار تاپقان. مەسىلەن، ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىدا بىز ئاشۇ تۆت چوڭ ماددىنى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن نەرسىلەرنى ئىلاھ سۈپىتىدە تونۇپ، ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغان تارىخىمىز بار. بۇ بىرىنچى ئالاھىدىلىكىمىز بىزنىڭكى. مۇشۇ تۆت چوڭ ماددىنى بىز تاپتۇق، ئۇيغۇرلار تېپىپ، ھېپپوگراتقا سوغا قىلدى ياكى ھېپپوگرات بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى مۇشۇ بارلىققا كەلتۈرگەن مۇشۇ نەزەرىيەسىدىن پايدىلىنىپ يۇنان تېبابىتىنى بارلىققا كەلتۈردى دېيىشىمىزدە بىرىنچىدىن بىزنىڭ ئېتىقاد قىلغان دىنىمىز كۆپ مۇشۇ تۆت چوڭ ماددىمۇ شۇنىڭ ئىچىدە بار بىز ئالدى بىلەن ئىلاھ دەپ تونۇپ ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ئان ئىلاھ ئەمەسكەن بۇ ئەمەسكەن ماۋۇ ئەمەسكەن دەپ كۆپ ئىلاھلىق تارىخىمىزمۇ بار بۇ بىرى ئىككىنچىسى بىزنىڭكى جۇغراپىيىلىك ئورنىمىزدا تۆت پەسلى ئېنىق بىر ھالەت يەردە ياشاۋاتىمىز بىزدە ئاندا ئەتىياز بار ياز بار كۈز بار قىش بار بۇنىڭ مىقدارىمۇ ئاش ئۈچ ئۈچكىلام بۆلگىلى بولىدۇ ئون ئىككى ئاينى ئۈچتىن بۆلۈپ تۆت پەسلى ئۈچ ئايدىنلا بۆلۈنەلىگەنىدى

بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى.
خىتايدىن باشلىنىپ پۈتۈن دۇنيا خاراكتېرلىق ۋىرۇس يۇقۇمى ئاپىتىگە ئايلانغان كورونا ۋىرۇسى بۇ يىل كىرىشى بىلەن خىتايدا يەنە شىددەت بىلەن تارقىلىشقا باشلىغان. بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقۇم رايونىنى پۈتۈنلەي قامال قىلىشتەك بىر قىسىم تەدبىرلىرى ۋە ئۇنىڭ ئېغىر ئاقىۋىتى ئەندىشە قوزغىغان. تېببىي مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە خىتايدا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى ئەمەلىيەتتە ئىلمىي ئاساسى يوق، پەقەتلا سىياسىي مەقسەتنى چىقىش قىلغان ئۈنۈمسىز تەدبىرلەر ئىكەن. دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىدا بولسۇن. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى يىل ئاخىرى خىتاينىڭ ۋۇخەن شەھىرىدىن تارقىلىپ پۈتكۈل دۇنيا خاراكتېرلىق ۋىرۇس يۇقۇمى ئاپىتىگە ئايلانغان كورونا ۋىرۇسى بۇ يىل كىرىشى بىلەن خىتايدا يەنە شىددەت بىلەن تارقىلىشقا باشلىغان. خىتاينىڭ جۇڭگو خەۋەرلەر تورىنىڭ تۆتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە نازارىتىنىڭ تورىدىن نەقىل ئېلىپ بەرگەن خەۋىرىدە، رايوندا يۇقۇملانغۇچى بىمارنىڭ بىر ئىكەنلىكى، ئالامەتسىز ۋىرۇس يۇقۇمدار سانىنىڭ ئوتتۇز سەككىز نەپەرگە يەتكەنلىكى خەۋەر قىلىنغان. خەۋەردە دېيىلىشىچە، بۇلار ئۈرۈمچى مىدۇڭ رايونىدا ئىككى نەپەر، شىمگو رايونىدا ئۈچ نەپەر، كورلىنىڭ خوشۇت ناھىيەسىدە ئوتتۇز نەپەر، سانجىدا ئۈچ نەپەر دەپ كۆرسىتىلگەن. ھالبۇكى، خىتاينىڭ ئوتتۇزىنچى مارتتىكى خەۋىرىدە ئۈرۈمچىدە ئۈچ نەپەر، كورلىنىڭ خوشۇت ناھىيەسىدە يىگىرمە نەپەر ئالامەتسىز ۋىرۇس يۇقۇمدارى بايقالغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. ئوتتۇز بىرىنچى مارتتىكى خەۋىرىدە بولسا، يۇقۇمدارلار سانى يىگىرمە بەشكە يەتكەنلىكى، ئۇلارنىڭ بىردەك خىتاي ئۆلكىلىرىدىن كەلگەن ئىككى يۇقۇمداردىن يۇقۇملانغانلىقى خەۋەر قىلىنغان ئىدى. خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدىن شىنجاڭ خەۋەرلەر تورىنىڭ تۆتىنچى ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىدە يەنە، يۇقۇمنى كونترول قىلىشتا ئۈرۈمچىنى يۇقۇم رايونى، يۇقۇمدىن مۇداپىئە رايونى ۋە ئالدىنى ئېلىش رايونى دەپ ئۈچ دەرىجىدىكى ئوخشىمىغان رايونغا بۆلۈپ قامال قىلىش تەدبىرى يولغا قويۇلغانلىقى خەۋەر قىلىنغان. خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە، شىمگو رايونىدىكى ئەللىك تۆتىنچى ئاھالىلەر ئولتۇراق رايونى، تودۇڭ رايونىدىكى غەربىي پويىز ئىستانسىسى ئولتۇراق رايونى، تەڭرىتاغ رايونىدىكى بەخت يولى ئولتۇراق رايونى قاتارلىقلار يۇقۇم رايونى دەپ بەلگىلىنىپ پۈتۈنلەي قامال قىلىنغان. ئۇيغۇر دىيارىدىكى يۇقۇم ئەھۋالى ۋە ئېلىنغان تەدبىرلەر ھەققىدە ئۈرۈمچىدىكى خەلقئارالىق مېھمانخانىلارغا تېلېفون قىلىپ ئەھۋال ئىگىلىدۇق. ئىگىلىگەن ئەھۋاللاردىن يۇقۇمدارلار سانى ھەققىدە ئېنىق مەلۇماتلار بولمىدى. ئەمما ئۈرۈمچىدىكى يۇقۇم تەدبىرلىرى ھەققىدە بەزى ئۇچۇرلارغا ئېرىشتۇق. ئۈرۈمچى يەر شارى مېھمانخانىسىنىڭ ئايال خادىمى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، مەزكۇر مېھمانخانىدا ۋە ئۈرۈمچى شەھىرىدە يولغا قويۇلغان يۇقۇم تەدبىرلىرى ھەققىدە خىزمەتچىلەرگە ئۇقتۇرۇلغان ئەھۋاللارنى بايان قىلىپ ئۆتتى. بۇ ئايال خادىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۈرۈمچىدە يۇقۇم بايقالغان مېيدۇڭ رايونىدا قامال قىلىش تەدبىرلىرى يولغا قويۇلغان.

ئەمما ھەر بىر كىشىنىڭ تېلېفونىغا قاچىلانغان ئۈندىدار يۇمتالىدا شۇ كىشىنىڭ يۇقۇملانغان ياكى يۇقۇملانمىغانلىقىغا ھۆكۈم چىقىرىدىغان يېشىل كارتا نامىدىكى بەلگە بار بولۇپ، بۇ تەدبىر پۈتكۈل خىتايدا ئومۇملاشقان ئىكەن. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، شۇڭا ئۈرۈمچىدىكى ساياھەت مەركەزلىرىدىمۇ تېلېفوندىكى يېشىل كارتىنى كۆرسىتىش ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش مىزانىغا ئايلانغان ئىكەن. خىتايدا بۇ نۆۋەتلىك كورونا ۋىرۇسى يۇقۇمىنىڭ شىددەت بىلەن تېز تارقىلىشى، بولۇپمۇ يولغا قويۇلغان يۇقۇم رايونىنى پۈتۈنلەي قامال قىلىشتەك بىر قىسىم تەدبىرلىرى ۋە ئۇنىڭ ئېغىر ئاقىۋىتى نۆۋەتتە خەلقئارا تاراتقۇلارنىڭ يەنە بىر قېتىملىق دىققەت ئوبيېكتىغا ئايلىنىپ، ئەندىشە قوزغىغان. خەلقئارادىكى مۇستەقىل تاراتقۇلاردا بىلدۈرۈلۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقۇم ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى قاتتىق كونترول قىلىشى تۈپەيلىدىن، خىتاي شەھەرلىرى ۋە ئۇيغۇر دىيارىدىكى يۇقۇمنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالى ھازىر يەنىلا نامەلۇم ئىكەن. ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىكى ۋاشىنگتون مەركىزىي دوختۇرخانىسىنىڭ دوختۇرى دوكتور جۈرئەت ئوبۇل ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۆز قاراشلىرىنى ئورتاقلاشتى. ۋىرۇس نېمە ئۈچۈن خىتايدا مۇشۇنداق بىر قايتا تارقىلىۋاتىدۇ، نېمە ئۈچۈن مۇشۇنداق ئەندىشە قوزغىدى بۇ خىتاي، بىز نۆل ھالەتكە، زېرو ھالەتكە چۈشەدۇق، مۇۋەپپەقىيەت قازاندۇق دېگەنىدى، ئەمدى ھازىر نېمە ئۈچۈن يەنە مۇشۇنداق شىددەت بىلەن تارقىلىۋاتىدۇ؟ خىتايلار بۇ ۋىرۇس تارقالغاندىن بېرى شۇ خەلقئارا بىلەن، بولۇپمۇ غەرب دۆلەتلىرى بىلەن ئوخشىمايدىغان بىر سىياسەت تۇتۇۋاتىدۇ. ئەمدى نەدىن تارالدى دېگەن گەپكە كەلسەك، بۇ ئەلۋەتتە خىتايدىن تارالغان، ئەمدى بۇ ۋۇخەن ۋىرۇسى دېگەنمۇ توغرا، ئەڭ توغرىسى ھەم خىتاي ۋىرۇسى. بېشىدا بۇ خىتايلار ساننى خاتا مەلۇم قىلغاچقا، خەلقئارادا بۇ خىتايلار بۇنى ياخشى كونترول قىلدى دەپ ھەتتا ئامېرىكىنىڭ بەزى مۇتەخەسسىسلىرىمۇ خىتايلار مۇشۇنى ئادەملەرنىڭكى ئۆزئارا ئارىلىشىشنى توسۇش ئارقىلىق ياخشى كونترول قىلدى دەپ شۇ مودېلنى خەلقئاراغىمۇ ھەتتا ئامېرىكىغىمۇ يۈرگۈزمەكچى بولۇشقان بەزىلەر. ئەمدى بۇ قانداق نەرسە دېگەندە خىتايلار پۈتۈن مۇشۇ ۋىرۇسنى كونترول قىلىش ئۈچۈن بىر شەھەرنى تولۇق تاقاش ئەڭ ئالدى بىلەن ۋۇخاننى تاقىدى ئۇنىڭدىن كېيىن باشقا شەھەرلىرىنى تاقىدى تولۇق تاقاپ خەلقنى ئۆيىدىن چىقارماسلىق ھېچكىمنى ھېچكىمگە ئۇچراشتۇرماسلىقتىن ئىبارەت بىر خىل سىياسەت قوللانغان بۇنىڭغا ئۇنىڭدىن كېيىن خاتا مەلۇماتلار بىلەن خەققە بۇنى مەسىلەن قىلدۇق تولۇق بىر شەھەر بىر شەھەردىن تولۇق كونترول قىلىپ نۆل ھالەتكە چۈشەردۇق دېدى ئەمەلىيەتتە بۇ يالغان ۋىرۇس ئەمەلىيەتتە ئۇنداق بىر ئۇسۇل بىلەن تولۇق توختى بولۇش ئىمكانىيىتى يوق نەرسە ئۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن پۈتۈن ئادەملەرنى ئۆزئارا ئۇچراشتۇرمىساق ۋىرۇس شۇنىڭلا توختايدۇ دېسە بۇمۇ خاتا. جۈرئەت ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋىرۇس يۇقۇمى ھەققىدىكى سانلىق مەلۇماتلىرىمۇ ئىشەنچسىز بولغىنى ئۈچۈن پۈتۈنلەي سىياسىي مەقسەتتە ئېلىنغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەدبىرلىرىنىڭمۇ ئۈنۈمىگە ئىشىنىشكە بولمايدىكەن. مەسىلەن، بىر چوڭ شەھەرنى ھېسابقا ئالساق، ئۇ نۇرغۇن ئادەم بار يەردە ئۆزئارا ئۇچراشماسلىق مۇمكىن ئەمەس. ئۇ ۋىرۇسنىڭ بولۇپمۇ ئومىكرون دەپ ئەڭ ئاخىرى چىققىنى چوڭ كېسەل پەيدا قىلمايدۇ، لېكىن تارقىلىش سۈرئىتى بۇرۇنقىنىڭكىدىن ئون نەچچە ھەسسە يۇقىرى دەسلەپ چىققىنىدىن. ئەمدى بۇنداق بىر ئەھۋال ئاستىدا يەنە ئاشۇنداق خىتاينىڭ سىياسىتى ئارقىلىق ھەممە يەرنى تاقاش ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشامدۇ مۇشۇ دېسە، ئۇ تېخىمۇ مۇمكىن ئەمەس. بۇنىڭ چۈنكى تارىلىش سۈرئىتى، تارقىلىش سۈرئىتى ئۇ ئالەمشۇمۇل دەرىجىدە يۇقىرى بىر خىل ھالەت ئەمدى. شۇڭا ھەممە ئادەمدە بىر خىل ئىممۇنىتېت پەيدا بولغاندىن كېيىن بۇ توختايدۇ. ۋاكسىنا بىلەن بىرلەشتۈرۈش ئارقىلىق دە. لېكىن خىتايلار ئۆزىنىڭ سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرۇپ، يالغاندىن ئەمدى خەلقئاراغا تاشتا كۆرسىتىپ يۈرۈپ، تاقىغان بولۇپ، نۇرغۇن شەھەرلەرنى تاقاپ، نۇرغۇن ئىشلارنى مەيدانغا كەلتۈردى. لېكىن ئۇنىڭ ئۈنۈمى قەتئىي بولمىدى. ئۇ پەقەت سىياسىي جەھەتتىن ئاشۇنداق دەپ بىزدە نۆل بولدى بۇ دېگەن بىلەن ئەمەلىيەتتە بۇ ئىچىدە تارىلىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ھېلىقى ئەڭ ئاساسلىق نېچرال بىر خىل تەبىئىي ئىممۇنىتېتقا ئېرىشەلمىدى ئۇنىڭكى خىتايدىكى ئادەملەر. ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي مەقسىتى ئۈچۈن يولغا قويۇلۇۋاتقان بۇ خىل تەدبىرلەر ئىلمىي ئاساسى يوق بولغىنى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۈنۈمسىز بولۇشىمۇ مۇقەررەر ئىكەن. ئۇنى توساش ئارقىلىق مەڭگۈ توختاتقىلى بولمايدۇ. شاتداۋن بولدى، ئاندىن كېيىن نۆل قىلدۇق دېگەن ھەممىسى يالغان، ئىچىدە تاراۋاتقان، بۇلار ئېلان قىلمايۋاتقان ھەم ئۆزى بىلمەيۋاتقان ھالەت. ۋىرۇس يەنە بار، ئۇلار شۇ بىلمەيۋاتىدۇ، شەكىلنى قىلىۋاتىدۇ، ئەمەلىيەتتە پازىتىپ چىققاننىمۇ ئېلان قىلمايۋاتىدۇ، شۇڭا بۇ يەردە بىر قالايمىقانچىلىق بار. بىر ئادەم ساقايسىمۇ قىلچەمچە ساقىيسا نېمە چىقىۋېرىدۇ پازىتىپ چىقىۋېرىدۇ بىر نەچچە كۈنگىچە ئەمەلىيەتتىلا شۇ شاتداۋن قىلىشنىڭ ئۆزى خاتا توسۇۋېلىشنىڭ ئۆزى خاتا بۇ خىتايدىكىسى پۈتۈن ھېلىقى ئىلمىي يول بىلەن ئەمەس سىياسىي يول بىلەن قىلغان ئىش شۇڭا نەتىجىسى ياخشى ئەمەس ئۇيغۇرلارغا كەلسەك ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ھەر قانداق سىياسىتى ئۇيغۇرنىڭ بىرسى بىلىش ھوقۇقى يوق يەنە بىرسى ئۇ قىلىۋاتقىنىنىڭ ھېچقايسىنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمى يوق ئەمدى بىرلا يېرى شۇ ئۇيغۇرنى چىڭراق تۇتالايدۇ كونترول قىلالايدۇ شۇنچىلىكلا.